ທ້າວອິນາຢັດ ອາມຣານ ອາຍຸ 26 ປີ ກຳລັງອອກໄປຕາມບ້ານແຕ່ລະຫຼັງ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນພື້ນທີ່ ໄດ້ຮັບການຢອດຢາວັກຊີນປ້ອງກັນພະຍາດໂປລີໂອ ທ້າວອາມຣານ ເຊິ່ງເປັນອາສາສະໝັກ ໃນການໃຫ້ວັກຊີນໂປລີໂອ ໃນໄລຍະ 3 ປີທີ່ຜ່ານມາ ໃນເມືອງມານໂດຊາຢີ ເຊິ່ງຮູ້ຈັກກັນໃນຊື່ ອິສເມວ ເຄວ ໃນແຂວງໂຄສ ກຳລັງພະຍາຍາມໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ລາວໄດ້ເຂົ້າເຖິງທຸກໆຄົນໃນພາກພື້ນນີ້ ໂດຍລາ ວໄດ້ກ່າວເປັນພາສາພາສໂທວ່າ ພວກເຮົາເລີ່ມຕົ້ນການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ ສອງມື້ກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ ພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເອົ າລູກຂອງພວກເຂົາໄວ້ຢູ່ເຮືອນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ້າວອາມຣານຍອມຮັບວ່າ ມີຄອບຄົວຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະໃຫ້ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົາໄດ້ຮັບວັກຊີນ ໃນເຂດທີ່ຂ້ອຍໃຫ້ຢາວັກຊີນ ມີຄອບຄົວຈຳນວນ ໜຶ່ງ ປະມານ 4 ຫາ 5 ຄອບຄົວ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ວັກຊີນແກ່ລູກຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສ່ວນທີ່ເຫຼືອປະມານ 122 ຄອບຄົວ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ນຳລູກຫຼານຂອງພວກເຂົາໄປຮັບຢາກັນພະຍາດ ອັຟການິສຖານ ແລະ ປ າກິສຖານ ເຊິ່ງເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານໃກ້ຄຽງ ເປັນພຽງສອງປະເທດໃນໂລກ ທີ່ມີລາຍງານວ່າມີການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂປລີໂອປະເພດທີ 1 ໃນປີ 2023 ມີລາຍງານພະຍາດໂປລີໂອປະເພດທີ 1 6 ກໍລະນີ ຢູ່ໃນແ ຂວງນານກາຣາ ແລະ ຄູນາ ຂອງອັຟການິສຖານ ແຕ່ບໍ່ມີການລາຍງານກໍລະນີພະຍາດໂປລີໂອ ໃນແຂວງໂຄສຕາເວັນອອກ ຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນຍອມຮັບວ່າ ການປະສານງານລະຫວ່າງຄົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຜູ້ສະ ໜອງຢາວັກຊີນ ແລະ ການເຮັດວຽກຢ່າງໜັກຂອງອາສາສະໝັກ ໃຫ້ຜົນທີ່ຄຸ້ມຄ່າ ຜູ້ນຳຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທ່ານຮາຈິ ຄາລິວ ກໍສະໜັບສະໜູນພາລະກິດນີ້ເຊັ່ນກັນ ໂດຍໄດ້ກ່າວເປັນພາສາພາສໂທວ່າ ບັນດາອາສ າສະໝັກຮັບໃຊ້ປະເທດຊາດ ພວກເຂົາກຳລັງດູແລເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍ ພວກເຂົາກຳລັງໃຫ້ຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ໄດ້ມາຮັບວັກຊີນ ພວກອາສາສະໝັກ ຈະມາຫາພວກເຮົາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຜ່ານໄປສາມມື້ແລ້ວ ແລະ ບອກພວກເຮົາວ່າໃຫ້ເອົາເດັກນ້ອຍມາ ເພື່ອພວກເຮົາຈະໃຫ້ຢາວັກຊີນ ທ້າວ ອາມຣານ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນຄວນໄດ້ຮັບຢາວັກຊີນປ້ອງ ກັນພະຍາດໂປລິໂອ ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອໄວຣັສນີ້ໃຫ້ໝົດໄປ ລາວຫວັງວ່າ ອັຟການິສຖານຈະກາຍເປັນປະເທດປອດໂປລິໂອໃນໄວໆນີ້ ອາດນະສັກ VOA